SBS Radio ເສິກສົງຄາມມັນສ້າງພໍ່ໝ້າຍແມ່ໝ້າຍ ລູກກຳພ້າກຳພອຍ ຄົນພິການນານາຊະນິດ ແລະສ້າງຄົນໃຫ້ເປັນຄົນເສຍສະໝອງ ປະສາດແລະຈິດໃຈ ດັ່ງເປັນບ້າເປັນບໍ ເປັນຄົນຢ້ານກົວແລະອື່ນໆນານາຊະນິດ ແ ຕ່ການເອົາຄົນໄປກັກຂັງເປັນເວລາຍາວນານ ໂດຍການເອົາຄຳທີ່ວ່າສຳມະນາ ມາເປັນຄັນຕະລະບັດກໍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍໜັກດ້ວຍ ທ່ານ Shannon French ອະດີດທະຫານອົດສະຕຣາລີທີ່ຮຽກກັນວ່ານັກຮົບເກົ່າ ເວົ້າວ່າ ວຽກງານຂອງທ່ານໃນການຄ້ຳຈູນບ້ານຕ່າງໆທີ່ທຸກຍາກໃນປະເທດຕີມໍເລສເຕ ເປັນການຊົດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດີຂຶ້ນຈາກການກະທົບກະເທືອນໃນດ້ານຈິດໃຈແລະປະສາດ ທີ່ເກີດມາຈາກການເປັນ ທະຫານອົດສະຕຣາລີໃນຄາວກ່ອນ ໂດຍທີ່ທ່ານກັບຄືນໄປຍັງປະເທດຕີມໍເລສເຕ ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານເປັນທະຫານອົດສະຕຣາລີໄປປະຈຳໜ້າທີ່ການຢູ່ ແມ່ນວ່າທ່ານ French ເຫັນວ່າການທີ່ທ່ານຊົດຊ່ວຍການນຳອ ອກກາເຟແລະນ້ຳມັນໝາກພ້າວຈາກປະເທດຕີມໍເລສເຕ ເປັນການນຳເອົາສິ່ງທີ່ຈົບດີມາສູ່ທ່ານ ຄວາມຈົດຈຳສິ່ງຕ່າງໆນານາທີ່ທ່ານຮູ້ເຫັນມາກ່ອນ ໃນທ່ານເປັນກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບໃນຕີມໍເລສເຕ ທີ່ ເປັນເຫດການທີ່ຜ່ານມາແລ້ວເກືອບ 20 ປີນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານປ່ຽນແປງ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ the the hardest part which you can't train for is the human side and that's coming across ສ່ວນທີ່ຍາກຊາຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ບໍ່ສາມາດຝຶກຝົນເຮົາໃສ່ໄດ້ແມ່ນດ້ານການເປັນມ ະນຸດ ແລະມັນມາຈາກຄວາມຈົດຈຳການຂ້າຟັນເພື່ອລ້າງຜານກັນ ໂດຍການທີ່ເປັນທະຫານຮັບໃຊ້ກອງພັນທີ 6 ຂອງກຳລັງທະຫານ Royal Australian Regiment ທ່ານຕໍ່ສູ້ກຳລັງອາສາສະໝັກໃນຕີມໍເລສເຕຮອດປີ 2000 ທ່ານເຫັນການ ຂ້າຟັນລັນແທງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ເດັກໆຂີ່ລົດຖີບແລະເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍທະຫານນັ້ນຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງດັງ ແລະມັນຍາກຊາທີ່ຈະອອກໄປຈາກຕີມໍເລສເຕ ທ່ານມີຄວາມຍາກຊາທີ່ຈະກັບເຂົ້າຊີວິດອັນປົກກະຕິ ໂດຍທີ່ຕະຫຼອດເວລາທ່ານນຶກຄິດກ່ຽ ວເຖິງນິດໄສໃຈຄໍແລະເຫດຜົນຂອງຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມທ່ານ ທ່ານມີຄວາມຍາກຊາທີ່ຈະນອນຫຼັບ ຫຼືເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະການໃນດ້ານສັງຄົມຕ່າງໆ ທ່ານຖືກກວດເຫັນວ່າເປັນອາການທີ່ຮຽກວ່າ hypervigilance ອາກາ ນນີ້ນຳເອົາຄວາມກັງວົນໃຈມາສູ່ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມອິດເມື່ອຍ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ລະມັດລະວັງຫຼາຍໂພດ ເພື່ອຈະຮູ້ເຫັນສະຖານະການສະຖານະພາບຕ່າງໆ ສາດສະດາຈານ David Forbes ທີ່ Phoenix Australia ທີ່ເປັນສູນກ າງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບປະສາດທີ່ເສຍຫາຍຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວຕ່າງໆ ເວົ້າວ່າ The rates of PTSD in peacekeepers was again 17%. So I think when we think about peacekeeping ການເປັນອາການ PTSD ທີ່ມີຢູ່ໃນພາລະກິດການຮັກສາສັນຕິພາບ ແມ່ນຄືກັນກັບຂອງຄົນທີ່ເປັນທະຫານໃນສະຖານະການສູ້ລົບກັນ ຍ້ອນທີ່ເວົ້າມານັ້ນ ທ່ານ ແຊນນອນ ແຟຣນຈ໌ ພະຍາຍາມປິ່ນປົວທ່າ ນ ຜ່ານການປິ່ນປົວຕົນເອງ ໂດຍການເຫັນອົກເຫັນໃຈຄົນອື່ນ ໃນປີ 2012 ທ່ານ ແລະ ອະດີດທະຫານອື່ນໆ 3 ຄົນ ມີແນວຄິດຊົດຊ່ວຍຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງປະເທດຕີມໍເລເຕ ເກັບກ່ຽວກາເຟປ່າ

ທີ່ໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າເປັນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນບ້າ ພວກເຂົາເຈົ້າອາດເວົ້າຖືກຕ້ອງ ວ່າຊັ້ນ ການນຳອອກກາເຟປ່າຕີມໍເລເຕນັ້ນ ພາໃຫ້ມີບໍລິສັດກາເຟຂຶ້ນໃນຄຸ້ມໂຄເບີກ ຂອງນະຄອນແມລເບີນ ປະເທ ດອົດສະຕຣາລີ ຄືບໍລິສັດ Wild Timor Coffee Co ກາເຟນັ້ນເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງກິດຈະການດ້ານມະນຸດສະທຳ ທີ່ຈັດການຫາລາຍໄດ້ ແລະ ຊົດຊ່ວຍຄົນທີ່ຢູ່ກິນທີ່ບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍນັກ ບາຣິສຕາ ໂຣເວນ ຮາຣິສັນ ເວົ້າວ່າ Some of the best perks about working here and for my staff as well. It's just awesome to know that we're putting ມັນອັດສະຈັນ ທີ່ຈະນຶກຄິດວ່າ ການໃຫ້ເງິນເລັກໆນ້ອຍໆ ໄດ້ສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງຢ່າງມາກມາຍ ໃສ່ການຢູ່ກິນໃນຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງ ຜ່ານກາເຟຕີມໍເລເຕ ທ່ານ ແຟຣນຈ໌ ຫ າເງິນຫາຄຳໄດ້ໜຶ່ງແສນໂດລາ ເພື່ອສ້າງໂຄງການນ້ຳອັນໜຶ່ງ ໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນກາງຄອດລູກຂຶ້ນໃນປະເທດຕີມໍເລເຕ ແຕ່ທຸລະກິດກາເຟນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດູການ ແລະ ມີຂອບເຂດຈຳກັດ ດ້ວຍເ ຫດນີ້ ໃນປີ 2018 ທ່ານ ແລະ ທ່ານ ສະຕີເຟນ ດີນ ທີ່ຮ່ວມທຸລະກິດນຳກັນ ພະຍາຍາມຂະຫຍາຍທຸລະກິດນັ້ນ ເປັນສິນຄ້າການປູກຝັງຕະຫຼອດປີ ຄືໝາກພ້າວ ສະຕີເວນ ດີນ ກໍເປັນທະຫານດັ່ງທ່ານໃນພະແນກດຳນ້ຳ ພວກ ທ່ານທັງສອງຕັ້ງໂຮງງານອັນໜຶ່ງຂຶ້ນທີ່ໂລປາໂລສ໌ ທີ່ໄກຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງດີລີ ຂອງປະເທດຕີມໍເລເຕ ປະມານ 250 ຫຼັກກິໂລແມັດ

ແມ່ນວ່າສາມາດຂາຍມັນໄດ້ ແລະ ໄດ້ເງິນໄດ້ຄຳ ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ອັດສະຈັນ ວ່າຊັ້ນ ທຸລະກິດ Los Palos Coconut Oil ກຳລັງຄ້ຳຈູນປະມານ 50 ຄອບຄົວໃນປະເທດຕີມໍເລເຕ ແຕ່ທ່ານ ຟຣັນຈ໌ ເຫັນວ່າມັນຍັງບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ພຽງພໍຢູ່ ບັດ ນີ້ທ່ານກຳລັງຊົດຊ່ວຍຄູ່ແຂ່ງໂຕເກັ່ງຂອງທ່ານໃນປະເທດຕີມໍເລເຕ ນຳສົ່ງສິນຄ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງ ມານາ ດໍຕີຍາ ເຄເຊ ຄວບຄຸມບໍລິສັດ ຮາໂຟຕີ ຫົກບໍລິສັດໃນທົ່ວເຈັດເຂດຂອງຕີມໍ ເລເຕ

ແຕ່ບັດນີ້ 2019 ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຂາຍອອກປະເທດໄດ້ເກືອບເຖິງ 1,000 ລິດແລ້ວ ຍານາງ ເມນາ ໂດເຕຍ ເຄເຊ ຈະຂະຫຍາຍກິດຈະການ ແລະ ຈ້າງໃຫ້ງານຜູ້ຍິງຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ທຸລະກິດຂອງຍານາງນັ້ນປ່ຽນແປງຊີວິດຂ ອງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງປະເທດຕີມໍເລເຕ